ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ
ຈັກວ່າແນວໃດ ໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ປຶກສາຫາລືກັນ ໃຫ້ເປີດອີກ 7 ຊາຍແດນ ເພື່ອການຄ້າການຂາຍກັນວ່າຊັ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກ ຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ຕະໂດນແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ກະໄດ້ນຳສະເໜີໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງໄປແລ້ວເນາະ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ກະເປັນການຫາລືກັນຂອງລະດັບສູງເນາະ ໂດຍທ່ານ ຈຸລິນ ລັກສະນະວິສິ ດ ລອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຄ້າຂອງໄທ ກະໄດ້ເປີດເຜີຍພາຍຫຼັງການຫາລືກັບທ່ານ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາ ວ ປະຈຳປະເທດໄທ ວ່າ ກະໄດ້ມີການຫາລືເລື່ອງຂອງການ ຕຽມການເພີ່ມມູນລະຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງກັນສອງປະເທດ ໂດຍປີທີ່ແລ້ວ ມູນລະຄ່າການຄ້າລວມກັນກະປະມານ 6,334 ລ້ານຫຼຽນສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນ ການຄ້າຊາຍແດນ 96.15% ແຕ່ເປົ້າໝາຍຂອງທັງສອງປະເທດໃນປີ 2021 ນີ້ ກະສິເຮັດມູນລະຄ່າລະຫວ່າງກັນໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 11,000 ລ້ານຫຼຽນສະຫະລັດ ແຕ່ປີທີ່ແລ້ວກະເຮັດໄດ້ແຄ່ 6,300 ລ້ານຫຼຽນສະຫະລັດ ກະຖືວ່າຍັງຫ່າງເປົ້າ ຢູ່ ກະໄດ້ຫາລືກັນວ່າ ຢາກເຫັນການເປີດດ່ານໄທລາວເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍໄວເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ເນາະ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຈຳກັດໂຄວິດສິບເກົ້າ ປັດຈຸບັນນີ້ເນາະ ທາງໄທ ແລະກະ ສາທາ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ ຊົນລາວ ກະມີຈຸດຜ່ານແດນລະຫວ່າງກັນຢູ່ 49 ຈຸດ ຂະນະນີ້ກະມີການເປີດ ການຄ້າລະຫວ່າງກັນແຄ່ 14 ຈຸດ ຖ້າມີຈຸດຜ່ານແດນທີ່ສິເປີດເພີ່ມໄດ້ອີກ ກະຂໍໃຫ້ທາງການສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ພິຈາລະນາໃນການຮ່ວມກັບໄທ ໃນການເປີດຈຸດຜ່ານແດນເພີ່ມກັນ 7 ແຫ່ງ ບໍ່ວ່າສິເປັນຢູ່ອຸບົນລາຊະທານີ ຈັງຫວັດເລີຍ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ແລະກະຈັງຫວັດມຸກດາຫານ ຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ໜອງຄາຍ ອີກ 2 ແຫ່ງເນາະ ລວມກັນເປັນ 7 ແຫ່ງ ກໍໝາຍເຖິງວ່າມີການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ເປີດຊາຍແດນເລາະຕາມແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ວ່າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວຟັງເບິ່ງນີ້ແມ່ນວ່າ ຝ່າຍໄທເປັນຜູ້ຕ້ອງການຈັດກອງປະຊຸມນີ້ ຂຶ້ນ ກໍອາດຈະເປັນໄດ້ ຫຼືວ່າມັນແມ່ນສອງກ້ຳສອງຝ່າຍຕ້ອງການ ແລະກະຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມບໍ ແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າເປັນການຫາລືກັນລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພານິດຂອງໄທ ກັບ ເອກ ອັກຄະລັດຖະທູດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຈຳປະເທດໄທ ຢູ່ກະຊວງພານິດເນາະ ກະເປັນ ເປັນການປຶກສາຫາລືກັນ ບໍ່ເຖິງກັບເປັນການ ການປະຊຸມກັນ ເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ເກີດຄວ າມເປັນໄປໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ເນາະ ຊາຍແດນໄທລາວທີ່ວ່າມີການຄ້າການຂາຍຫຼັ່ງໄປຫາກັນນີ້ກະແມ່ນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັນແມ່ນຢູ່ຕາມຈັງຫວັດ ຫຼືວ່າບ່ອນທີ່ວ່າມີສະພານໃຫຍ່ຂ້າມຂອງ ວ່າຊັ້ນເທາະ ຍົກຕົວຢ່າງ ຢູ່ແຖວເມືອງຊຽງຂອງຈັ່ງຊີ້ ຢູ່ທາງຈັງຫວັດເລີຍຊີ້ ຂົວສະພານໃຫຍ່ໜອງຄາຍ ທ່ານາແລ້ງຊີ້ ແລະກະແຖວໆບ້ານຊຽງຍືນ ໄປຫາເໜືອເມືອງຄຳມ່ວນຫັ້ນ ແລະກະມຸກດາຫານ ສະຫວັ ນນະເຂດ ແລະກະແຖວອຸບົນພຸ້ນອີກ ບາດນີ້ມາເປີດໃໝ່ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນເປີດແບບໃດ ມັນ ມັນແມ່ນສຳລັບເຮືອທີ່ວ່າແລ່ນຂ້າມຂອງບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ກະສິເປັນຈຸດຜ່ານແດນທີ່ເປັນທາງ ທາງເຮືອເນາະ ຢ່າງໜອງຄາຍນີ້ກະສິມີທ່າເຮືອທ່າສະເດັດເກົ່າເນາະ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງໜອງຄາຍ ລະກະຢູ່ບ້ານໝໍ້ກະຊິເປັນທ່າເຮືອ ສ່ວນໃຫຍ່ທັງໝົດນີ້ກໍ ກໍຊິເປັນທ່າເຮືອນະ ມັນກະເປີດຂຶ້ນມັນກະສະດວກ ສະບາຍໃນດ້ານການຄ້າ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າໝາຍເຖິງແຕ່ພຽງແຕ່ສຳລັບການຄ້າດອກວ່າ ຄວາມສະດວກສະບາຍນີ້ມັນກະແມ່ນສຳລັບສຳປະປິ ລະກະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງວ່າຊັ້ນເຖາະ ຍົກຕົວຢ່າງ ຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນຄົນເນື້ອຂາວຫົວດ່ອນນີ້ແຫຼະ ຢູ່ທີ່ຕະຫຼາດອິນໂດຈີນ ຢູ່ທ່າດ່ານຫັ້ນນະ ຜູ້ກ່ຽວລະຂ້າມໄປເມືອງທ່າແຂກ ຫຼືວ່າແຂວງຄຳມ່ວນນັ້ນ ນັ່ງເຫັນຜູ້ກ່ຽວຜ່ານປະຕູທ່າດ່ານລົງໄປ ລະກໍໄປນັ່ງເຮືອ ລະກໍຕອດໆ ລະ ກໍຂ້າມໄປ ໄປຮອດທ່າດ່ານຝັ່ງນັ້ນລະ ບຶດດຽວກໍເຫັນຜູ້ກ່ຽວຂຶ້ນມາແລ້ວ ບັດນີ້ລະມານັ່ງກິນນ້ຳຢູ່ ລະນັ່ງໂຕະໃກ້ກັນເນາະ ກະເລີຍຖາມຜູ້ກ່ຽວວ່າ ເອົ້າ ເປັນຫຍັງເຈົ້າໄປເມືອງທ່າແຂກຫັ້ນ ຄືວ່າໄປບຶດດຽວ ໜຶ່ງ ກືນນ້ຳລາຍກໍບໍ່ລົງທ້ອງເທື່ອ ກັບມາແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວເວົ້າວ່າ ວີຊາໝົດ 30 ມື້ໝົດແລ້ວ ກະເລີຍວ່າຂ້າມໄປເມືອງທ່າແຂກ ບັດກັບມາກໍໄດ້ອີກ 30 ມື້ ເອີ ຄັນຊິຂ້າມທາງໜອງຄາຍພຸ້ນ ມັນໄດ້ດັ່ງລົດບອກລົດບັດໄປ ລະມັ ນ ມັນ ມັນຍາກ ມາຂ້າມຢູ່ນະຄອນພະນົມນີ້ງ່າຍກ່ອນ ໄປປັບ ລະກໍເຂົ້າປຶບ ໄປລາວ ລະກໍແມ່ນວ່າລົງເຮືອປັບ ລະກໍມາຝັ່ງໄທກໍໄດ້ອີກ 30 ມື້ ຜູ້ກ່ຽວເວົ້າຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ມັນກໍເປັນການຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນຄວາມ ສະດວກສະບາຍ ແຕ່ວ່າສຳລັບທີ່ຈະເປີດ 7 ດ່ານ ລາວໄທນີ້ ທີ່ວ່າມີການຫາລືກັນນີ້ນະ ຫຼັງຈາກຫາລືກັນແລ້ວນີ້ ສອງກັບສອງຝ່າຍນີ້ ຂະເຈົ້າໃຫ້ວີ່ແວວ ຫຼືວ່າມີການຕັດສິນໃຈແນວໃດຫຼືບໍ່ເນາະ ທັງສອງຝ່າຍເນ າະ ກະເຫັນ ເຫັນພ້ອງຕ້ອງກັນວ່າ ມັນ ມັນຄວນຊິເພີ່ມເລື່ອງຂອງມູນລະຄ່າການຄ້າການຂາຍ ເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດມັນ ມັນເດີນໜ້າເນາະ ເພາະວ່າແຕ່ລະຝ່າຍນີ້ກະໄດ້ມີການຂໍຮ້ອງ ຫຼືວ່າຂໍຄວາມຮ່ວມມືເພີ່ ມເຕີມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຝ່າຍໄທ ຝ່າຍລາວເນາະ ຢ່າງເຊັ່ນຝ່າຍໄທກໍຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກທາງການລາວ ໃຫ້ຊ່ອຍປະຊາສຳພັນເລື່ອງຂອງບຸນສະແດງສິນຄ້າພາຍໃນປີນີ້ນະ ປະມານສາມ ສາມບຸນນຳກັນເນາ ະ ລະກະທາງການລາວເອງກະໄດ້ຢິບຍົກເລື່ອງຢາກຈະໃຫ້ປະເທດໄທນີ້ຊ່ອຍເຫຼືອເລື່ອງຂອງການສະໜັບສະໜູນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະເສດຂອງລາວ ບໍ່ວ່າຊິເປັນເລື່ອງຂອງນ້ຳຕານ ເມັດກາແຟ ບັກສ າລີລ້ຽງສັດ ລະກະອີກເລື່ອງຂອງ ສິນຄ້າ OTOP ຫຼືວ່າສິນຄ້າ ODOP ທີ່ທາງການໄທ ລະກະລາວນີ້ ສາມາດທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນ ກັນພັດທະນາໄດ້
SBS Radio Lao